ລາວຍັງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຈາກ 38 ປະເທດກໍຕາມ ໂດຍປະເທດທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດຍັງເປັນປະເທດໄທ ຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ປະຈຳລາວເປີດເຜີຍວ່າ ສະພາວະການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວຍັງມີທ່າອຽງຕ້ອງຜະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າ ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງສາມເດືອນຕຳອິດຂອງປີ 2019 ນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ລາວໄດ້ຕົກເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 143 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ່ ມຂຶ້ນຈາກໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ຖ້າຫາກສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ລາວຈະຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມບໍ່ ໜ້ອຍກວ່າ 575 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີມູນຄ່າລວມ 11,258 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 5,410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າ 5,848 ລ້ ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10.9 ເປີເຊັນ ແລະ 21 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ສ່ວນໃນຊ່ວງສາມເດືອນຕຳອິດຂອງປີ 2019 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີມູນຄ່າລວມ 2,315 ລ້ານໂ ດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນການສົ່ງອອກ 1,086 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າ 1,229 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍ 53.63 ເປີເຊັນ ເປັນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ໃນຂະນະທີ່ລາວສົ່ງອອກໄປໄທພຽງ 22.7 ເປີເຊັນ ສ່ ວນນອກນັ້ນເປັນການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປ 38 ປະເທດທີ່ໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແກ່ລາວ ສ່ວນທ່ານ ອະດຸນ ໂຊຕິນິສາກອນ ອະທິບໍດີກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າຂອງໄທຖະແຫຼງວ່າ ການຄ້າລ ະຫວ່າງໄທກັບລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການຄ້າຊາຍແດນ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ມີມູນຄ່າລວມ 213,618.58 ລ້ານບາດ ຫຼື 6,775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ໄທນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວ 84,752.02 ລ້ານບາດ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ 128,866.56 ລ້ານບາດ ຊຶ່ງເຮັ ດໃຫ້ໄທໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 44,114 ລ້ານບາດ ຫຼື 1,400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງນີ້ໂດຍສາເຫດທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕົກເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກໍ ຄືການຜະລິດສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍໃນລາວ ຍັງມີຄຸນນະພາບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊັ່ນ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດໃນດ້ານກະສິກຳທີ່ດີ ຫຼື GAP ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດສິນຄ້າ GMP ລວມເຖິງຄຸນນະພາບຝີມືແ ຮງງານລາວຍັງຕ່ຳ ແລະ ການບໍລິຫານງານໃນພາກລັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫ ະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຜະລິດກະສິກຳປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມມາດຕະຖານ GAP ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດໂດຍຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ ຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP ແມ່ນຍົກລະດັບສີມືແຮງງານຂອງພວກເຮົາ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ພາກທຸລະກິດ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຂອດ ລວມໄປເຖິງຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນປີ 2018 ໄດ້ປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ ແຕ່ 3.17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງຖືເປັນອັດຕາການເພີ່ມໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບ ແຂວງຢຸນໜານຂອງຈີນທີ່ປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 18.74 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງປີດຽວກັນ ທີ່ມີມູນຄ່າການຄ້າລວມ 103,451.09 ລ້ານບາດ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທກໍຕາມ ຫາກແຕ່ດ້ວຍການປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ສູງດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫ ວ່າງໄທ ຈີນຈະແຊງການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA